ນັບເປັນເວລາພຽງໜຶ່ງປີກ່ອນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ມີການທຳນາຍກັນວ່າ ອິນເດຍຈະກາຍເປັນຕະຫຼາດລົດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບທີ 3 ຂອງໂລກ ລ້ຳໜ້າຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ມາບັດນີ້ ອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວກຳລັງລົ້ມລຸກຄຸກຄານກັບ ບັນຫາຕົກຕ່ຳຖອຍຫຼັງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີມາດົນກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດ ດັ່ງທີ່ ອັນຈະນາ ປັສຣິຈາ ລາຍງານມາຈາກເຄີກອນ ໃນຄຸ້ມທຸລະກິດໃຫຍ່ ຢູ່ໃກ້ໆກັບນິວແດລີນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ການຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງໃຫຍ່ຂອງອຸ ດສາຫະກຳລົດໂອໂຕ ມູນຄ່າຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕົກຕ່ຳຖອຍຫຼັງຢ່າງໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງອິນເດຍ ຊຶ່ງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຊ້າທີ່ສຸດໃນຮອບເກືອບ 5 ປີ ໃນຮອ ບ 3 ເດືອນທຳອິດຂອງປີນີ້ ຊຶ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງລົດຮັນເດທີ່ເຄີກອນ ນັກສຶກສາຄົນນີ້ກຳລັງຊ່ອຍອ້າຍຂອງລາວຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະຊື້ລົດຄັນໃດແທນລົດເກົ່າຂອງພວ ກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງທ້າວ ໄຮເຕສ ກໍຊິກ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ເວົ້າເປັນພາສາຮິນດີວ່າ Our old car is around 10 to 11 years old. And since you cannot drive a car older than 15 years ລົດເກົ່າຂອງພວກເຮົາມີອາຍຸໄດ້ 10 ຫຼື 11 ປີແລ້ວ ໃນເມື່ອເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈະຂັບລົດທີ່ເກົ່າກວ່າ 15 ປີໄດ້ຢູ່ໃນແດລີ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈປ່ຽນມັນແຕ່ດຽວນີ້ ເວລາມັນໄດ້ລາຄາດີ ພວກຄ້າຂາ ຍລົດພວມພະຍາຍາມດຶງດູດເອົາພວກລູກຄ້າມາດ້ວຍລົດໃໝ່ ໂດຍໃຫ້ລາຄາດີໆ ໂດຍການຍາດແຍ່ງພວກລູກຄ້າກັນ ດ້ວຍການຫຼຸດລາຄາຢ່າງໃຫຍ່ ໃນຫຼາຍໆເດືອນຫາກໍຜ່ານມານີ້ ເຊິ່ງທ່ານ ກາກັນ ອາໂຣຣ າ ຫົວໜ້າພະແນກທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດລົດ ຊາຟຕາຈັງ ກ່າວວ່າ drop of around 25 to 30% ໄດ້ມີການຫຼຸດລົງປະມານ 25 ຫາ 30 ເປີເຊັນ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ເຊັ່ນວ່າ ພໍ່ຄ້າ ຜູ້ທີ່ເຄີຍຂາຍລົດໄດ້ປະມານ 150 ຄັນ ດຽວນີ້ຂາຍໄດ້ແຕ່ພຽງ 100 ຫາ 115 ຄັນເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນກັນ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງຕະຫຼາດລົດອິນເດຍ ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດລົດຂອງໂລກ ໄດ້ຂະຫຍາຍກິດຈະການອອກໃນຮອບ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມານີ້ ການກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ຂອງການຂາຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັນຍານອັນທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງທີ່ສຸດ ວ່າເປັນເສດຖະກິດອັນບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດ ຫາກແຕ່ວ່າຕົກມາເຖິງປີກາຍນີ້ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງບຸກຄົນຊັ້ນກາງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຊື້ທຸ ກສິ່ງທຸກຢ່າງຕົກຕ່ຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຊື້ລົດໄປຫາສິນຄ້າອື່ນໆ ເວລາພະລັງຂອງເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳລົງ ສະພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ຊຸກຍູ້ຢ່າງໄວວາໃຫ້ພວກຜະລິດລົດ ອັນມີລວມທັງບໍລິສັດມາຣູຕີ ຊູຊູກີ ທີ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍ ຕັດຜົນຜະລິດຂອງຕົນລົງ ແລະໃນຂະນະທີ່ການຂາຍລົດດັ່ງກ່າວພວມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ ແລະດຳເນີນງານຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງບໍລິສັດຂອງຕົນ ແຕ່ພວກອື່ນໆກໍແມ່ນໂຊກບໍ່ດີທໍ່ ເຊິ່ງທ່າ ນ ກາກັນ ອາໂຣຣາ ກ່າວວ່າ Salaries are going up, the the infrastructure costs are the same And with low sales it definitely makes uh, uh, makes it difficult why not ໄດ້ມີການຄືນເງິນເດືອນກັນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າ ພ້ອມທັງການຂາຍກໍຍັງຕົກຕ່ຳຢູ່ ມັນເປັນການຍາກ ຫຼາຍ ບໍ່ສົມຄວນແມ່ນແຕ່ຈະເຮັດຫ້ອງວາງສະແດງ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງວ່າທ່ານຈະເຫັນວ່າຫ້ອງວາງສະແດງຫຼາຍໆແຫ່ງຢູ່ທົ່ວໄປໄດ້ອັດລົງ ພວກນັກເສດຖະສາດທັງຫຼາຍກ່າວວ່າ ອຸດສາຫະກຳໂອໂຕພາກັນ ເວົ້າເຖິງການຕົກຕ່ຳຖອຍຫຼັງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງນັບມື້ນັບຄ່ອຍໆເປັນໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງທ່ານຮິມມັນຊູ ຈາກສູນກາງການສຶກສາ ແລະ ວາງແຜນແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລ Jawaharlal Nehru ທີ່ນິວເດລີ ກ່າວວ່າ We didn't do enough to increase the demand to put the economy back on track. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຼາຍພໍເພື່ອເພີ່ມພູນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເພື່ອນຳເອົາເສດຖະກິດກັບຂຶ້ນມາເຂົ້າຮູບເຂົ້າຮອຍ ຈື່ບໍ່ ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກຊຸກຍູ້ໂດຍຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ພ ວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກາງຕໍ່ເພິ່ງອີງໃສ່ການສົ່ງອອກ ພາກສ່ວນຊົນນະບົດຂອງອິນເດຍ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຊຶ່ງໄດ້ໂຜ່ໂຕຂຶ້ນມາເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ ເວລາພວກຊາວນາໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກລົດຈັກມາໃຊ້ລົດໂອໂຕ ແທນ ກໍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບໃຫ້ແກ່ພວກຜະລິດລົດ ເຊິ່ງທ່ານຮິມມັນຊູກ່າວຕື່ມວ່າ

ແລະ ການຕິດຄາຢູ່ກັບເສດຖະກິດທີ່ພວມເດີນໄປຢ່າງຊ້າໆນີ້ ອຸດສາຫະກຳລົດໂອໂຕຫວັງວ່າເສດຖະກິດຈະນຳເອົາໂຊກທີ່ດີກັບຄືນມາໃຫ້ອີກໃນບໍ່ດົນນີ້ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA